ປາກົດວ່າພາກສ່ວນທີ່ເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັບເຫດຜົນຂອງລັດຖະບານທີ່ວ່າ ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວປີ 2020 ຄວນປະກອບດ້ວຍຄຳຖາມໃນການໂອ ນເປັນສັນຊາດ ເພື່ອຕັດສິນໃຈເອົາຈຳນວນຂອງພວກທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຢູ່ໃນປະເທດ ພວກທີ່ຄັດຄ້ານພາກັນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຈະຫັກຫ້າມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ໃຫ້ປະກອບສ່ວນໃນການນັບຈຳນ ວນພົນລະເມືອງ ໂດຍປະປ່ອຍພວກປະຊາຄົມທັງໝົດໃນບາງຫົວເມືອງ ແລະ ບາງລັດ ສະລາຕິກາ 6 ມີລາຍງານວ່າ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຕົກມາເຖິງສານສູງສຸດ ລຸນຫຼັງສານລັດຖະບານກາງຫຼາຍແຫ່ງໃນນະ ຄອນນິວຢອກ ແລະ ຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຢັບຢັ້ງໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມີຄຳຖາມໃໝ່ຕື່ມ ກະຊວງການຄ້າພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ານີ້ ດັ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ສິ່ງທີ່ເພີ່ມໃສ່ຄຳຖາມໃນດ້ານສັນຊາດ ໃນບັນດາຄຳຖາມທັງຫຼາຍໃນການສຳ ຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ພວກຕໍ່ຕ້ານການເພີ່ມເຕີມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຄຳຖາມທີ່ວ່ານັ້ນຈະສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງເຊື້ອສາຍສະເປນ ທ່ານ ເດລ ໂຮ ທ ະນາຍຄວາມປະຈຳມະຫາວິທະຍາໄລ UCLU ກ່າວວ່າ This case, this question, are you a citizen? It's not about a line on a ໃນກໍລະນີນີ້ ຄຳຖາມນີ້ ເຈົ້າເປັນສັນຊາດບໍ່ ມັນບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບແຖວຢູ່ໃນແບບຟອມ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃນອາເມລິກາ ຈະຖືກນັບຫຼືບໍ່ ການຄຳນວນຂອງລັດຖະບານເອງກໍຄືວ່າ ການບັນຈຸຄຳຖາມຂໍ້ນີ້ລົງໄປໃນບົດສຳຫຼວດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ 6 ລ້ານ 5 ແສນຄົນບໍ່ຕອບຄຳຖາມ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນບົດສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົ ວແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວຈະມີຂຶ້ນທົດສະວັດໜຶ່ງເທື່ອໜຶ່ງ ທັງຈະໃຊ້ຫຼາຍບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ຈະໃຊ້ເງິນປະມານ 800 ພັນລ້ານໂດລາໃນເງິນທຶນຂອງລັດຖະບານກາງ ພວ ກຕໍ່ຕ້ານຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດເວົ້າວ່າ ແຜນການຂອງລັດຖະບານແມ່ນສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ບໍ່ໃຫ້ປະກອບສ່ວນ ອັນນີ້ແມ່ນອາດລວມທັງໝົດຂອງປະຊາຄົມເລີຍ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນດ້ານການເມືອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ການໄດ້ຮັບທຶນຂອງລັດຖະບານກາງເພື່ອການສຶກສາ ສຳລັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການຮັບໃຊ້ບໍລິການມະຫາຊົນ ທ່ານນາງ Nana Gyamfi ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານຂອງອົງກ ານຊາວຜິວດຳສະເພາະເລື່ອງການເຂົ້າເມືອງກ່າວວ່າ The administration's push for citizenship question is part and part ການຊຸກຍູ້ຂອງລັດຖະບານເພື່ອໃຫ້ມີຄຳຖາມເລື່ອງສັນຊາດ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ເປັນເລື່ອງກີດກັນເຊື້ອຊາດ ໃນການນັບຈຳນວນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງສີຜິວໜ້ອຍລົງ ລວມທັງພວກເຂົ້າເມືອງຜິວດຳ ເພື່ອແຍກພວກເຮົາອອກຈາກປະຊາຄົມ ອອກຈາກແຫຼ່ງບໍລິການ ແລະ ການມີຕົວແທນ ສານສູງສຸດແບ່ງແຍກກັນຕາມແ ນວທາງຂອງອຸດົມການ ມີທ່າທາງວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງແບບ 5 ຕໍ່ 4 ໂດຍເຂົ້າຂ້າງລັດຖະບານທຣຳ ຄາດວ່າການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ ທ່ານ Hans von Spakov

ຄຳຖາມໃດຄວນໃຫ້ມີຢູ່ໃນບົດສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຂໍ້ອ້າງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານນັ້ນ ຈະຊົງຕົວຢູ່ໄດ້ຢູ່ໃນສານດັ່ງກ່າວ ສຳລັບພວກທີ່ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມຄຳຖາມໃສ່ ໂຕ້ ແຍ້ງວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ຖາມໄປເຖິງວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນມາຢູ່ປະເທດນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫຼືບໍ່ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄຳຖາມທັງໝົດຢູ່ໃນບົດສຳຫຼວດແມ່ນເລື່ອງລັບ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ກົມສະຖິຕິຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈ ະເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ອົງການໃດຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA